ມື້ນີ້ວັນພະຫັດອາທິດທີ 4 ຂອງເດືອນພະຈິກ ເຊິ່ງຕາມປະເພນີຂອງຊາວອາເມຣິກັນແລ້ວ ວັນດັ່ງກ່າວແມ່ນມື້ບຸນ Thanksgiving ຫຼື ບຸນຂອບຄຸນພະເຈົ້າປະຈຳປີ ທີ່ໄດ້ສະເຫຼີມສະຫຼອງກັນມາເປັນເວລາດົນກວ່າ 200 ປີແລ້ວ ເພ າະສະນັ້ນ ລາຍການຊີວິດຊາວລາວຂອງ VOA ແລງມື້ນີ້ ຈຶ່ງຈະຖືໂອກາດນຳເອົາການສຳພາດກັບຍານາງຄຳຮູ້ ເຄນມີ ທີ່ລັດໂຣດໄອແລນ ທາງກ້ຳຕາເວັນອອກສຽງເໜືອຂອງສະຫະລັດ ກັບທ່ານສົງ ທີ່ລັດຄາລິຟໍ ເນຍ ທາງພາກຕາເວັນຕົກສຽງໃຕ້ຂອງປະເທດ ມາເລົ່າສູ່ທ່ານຟັງວ່າເຂົາເຈົ້າພາກັນປະຕິບັດຢ່າງໃດ ໃນໂອກາດບຸນດັ່ງກ່າວ ເຊີນທ່ານພົບກັບກິ່ງສະຫວັນໄດ້ ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ວັນພະຫັດທີ 27 ເດືອນພະຈິກມື້ນີ້ ກົງກັບວັນ Thanksgiving ຫຼື ວັນສະຫຼອງບຸນຂອບຄຸນພະເຈົ້າສຳລັບປີ 2014 ຊຶ່ງເປັນບຸນໃຫຍ່ຂອງຊາດປາງໜຶ່ງຂອງສະຫະລັດ ອາຫານສະເພາະປະຈຳບຸນດັ່ງກ່າວແມ່ນໄກ່ງວງ ຊຶ່ງເປັນຮີດຄອງປະເພນີທີ່ ໄດ້ສະຫຼອງກັນມາເປັນເວລາ 200 ກວ່າປີແລ້ວ ກ່ອນຂ້າພະເຈົ້າຈະນຳພາທ່ານກ້າວໄປເຖິງເນື້ອໃນຂອງການສະຫຼອງບຸນດັ່ງກ່າວ ເຮົາມາທຳຄວາມເຂົ້າໃຈເຖິງບັນຍາກາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມຂອງບຸນນີ້ວ່ າເປັນມາແນວໃດຈັກໜ້ອຍກ່ອນ ປັດຈຸບັນນີ້ ຢູ່ພາກເໜືອຂອງສະຫະລັດ ອາກາດໄດ້ເລີ່ມໜາວ ແລະ ມີຫິມະຕົກໜັກ ຕົ້ນໄມ້ຍັງເຫຼືອໄວ້ໃຫ້ເຫັນແຕ່ຮ່າງ ປາດສະຈາກໃບ ຍົກເວັ້ນແຕ່ຕົ້ນແປກ ແລະ ຕົ້ນໄມ້ຊະນິດທີ່ ສູ້ທົນກັບຄວາມໜາວໄດ້ນັ້ນ ເຊິ່ງຍັງພາກັນຂຽວງາມໄວ້ໃຫ້ເຫັນຢູ່ ບັດນີ້ບັນຍາກາດຂອງປະຊາຄົມອາເມຣິກັນແມ່ນເຕັມໄປດ້ວຍການຕົກແຕ່ງດ້ວຍແສງສີ ແລະ ເຄື່ອງເອ້ຕ່າງ ຢູ່ຕາມບ້ານເຮືອນ ຖະໜົນຫົນ ທາງ ແລະ ຮ້ານຄ້າຕ່າງໆ ເພື່ອຕ້ອນຮັບການສະຫຼອງບຸນອື່ນໆ ທີ່ຈະຕິດຕາມມາໃນເທດສະການບຸນປີນີ້ ຄືບຸນຄຣິສມາສ ໃນວັນທີ 25 ເດືອນທັນວາ ແລະ ໃນວັນທີ 31 ທັນວາ ຄືວັນສຸດທ້າຍຂອງປີ ກໍຈະແມ່ນມື້ສະຫຼອງ ສົ່ງທ້າຍປີເກົ່າ ແລະ ຕ້ອນຮັບປີໃໝ່ ຄ.ສ. 2015 ໃນວາລະໂອກາດສະຫຼອງບຸນຂອບຄຸນພະເຈົ້ານີ້ ປະຊາກອນສະຫະລັດຫຼາຍລ້ານຄົນພາກັນເດີນທາງໂດຍທາງລົດ ທາງເຮືອບິນ ລົດບັສ ແລະ ລົດໄຟ ໄປຢ້ຽມຢາມຖາ ມຂ່າວຍາດຕິພີ່ນ້ອງ ຢູ່ທຸກຫົນແຫ່ງ ນອກຈາກນັ້ນແລ້ວ ເຂົາເຈົ້າກໍຈະພາກັນຊື້ອາຫານການກິນ ເຄື່ອງດື່ມ ເພື່ອຕ້ອນຮັບລ້ຽງສະຫຼອງໃນວັນຂອບຄຸນພະເຈົ້າ ແລະ ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນພະຫັດມື້ນີ້ ທີ່ນະຄອນນິ ວຢອກ ກໍມີການເດີນສວນສະໜາມປະຈຳປີຢ່າງຄຶກຄື້ນຂະໜາດໃຫຍ່ ບັດນີ້ເຮົາຈະມາກ່າວເຖິງຄວາມເປັນມາຂອງການສະຫຼອງບຸນ Thanksgiving ກັນຈັກບາດ ປະຊາຄົມອາເມຣິກັນໄດ້ສະຫຼອງບຸນນີ້ມາເປັນເວລາຫຼາ ຍກວ່າ 200 ປີແລ້ວ ແຕ່ວ່າ ບຸນດັ່ງກ່າວນີ້ບໍ່ໄດ້ປະກາດສະຫຼອງຢ່າງເປັນທາງການ ຈົນຕົກເຖິງປີ 1863 ຂອງລະດູໃບໄມ້ຫຼົ່ນ ໃນວັນພະຫັດ ອາທິດທີ 4 ເດືອນພະຈິກ ເວລານັ້ນ ປະເທດຊາດແມ່ນຕົກຢູ່ພາຍໃຕ້ການປົກຄ ອງຂອງປະທານາທິບໍດີ ເອບຣາຮາມ ລິງຄອນ ປະທານາທິບໍດີຄົນທີ 16 ຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາ ກຳເນີດການສະຫຼອງບຸນຂອບຄຸນພະເຈົ້າ ໄດ້ເລີ່ມມີແຕ່ປີ 1621 ເວລານັ້ນໄດ້ມີນັກສະແຫວງບຸນຊາວອັງກິດ 102 ຄົນ ເຊິ່ງເປັນກຸ່ມທຳອິດທີ່ໄດ້ພາກັນເດີນທາງມາເຖິງແຜ່ນດິນໃໝ່ ເພື່ອສະແຫວງຫາສິດທິໃນການນັບຖືບູຊາ ເຂົາເຈົ້າພາກັນເດີນທາງໂດຍທາງເຮືອທີ່ມີຊື່ວ່າ Mayflower ໃຊ້ເວລາຢູ່ 66 ມື້ ຈຶ່ງໄດ້ມາຕົກເຖິງແຜ່ນດິນໃໝ່ ເຊິ່ງເຂດນັ້ນເອີ້ນກັນໃນປັດຈຸບັນນີ້ວ່າ New England ຊາວອັງກິດເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ມາຕັ້ງບ້ານເຮືອນທີ່ຮູ້ກັນວ່າ Plymouth ຢູ່ໃນລັດ Massachusetts ທາງພາກຕາເວັນອອກສຽງເໜືອຂອງສະຫະລັດອາເມລິການີ້ເອງ ຈາກການລ່ອງເຮືອຂ້າມມະຫ າສະໝຸດອັນກວ້າງໃຫຍ່ ເວລາເຂົາເຈົ້າເດີນທາງມານັ້ນ ເຂົາເຈົ້າໄດ້ປະສົບກັບຄວາມອິດເມື່ອຍ ອ່ອນເພຍ ໂຫຍຫິວ ແລະ ປະເຊີນໜ້າກັບອາກາດໜາວ ຈຳນວນໜຶ່ງໄດ້ເກີດເຈັບປ່ວຍຍ້ອນຂາດອາຫານ ເປັ ນພະຍາດ ແລະ ໄດ້ລົ້ມຫາຍຕາຍໄປເກືອບເຄິ່ງໜຶ່ງ ຊາວອິນເດຍແດງທີ່ເປັນຊົນເຜົ່າທ້ອງຖິ່ນ ໄດ້ເຫັນຄວາມຍາກລຳບາກຂອງຊາວອັງກິດເຫຼົ່ານີ້ ທີ່ບໍ່ລຶ້ງເຄີຍກັບສິ່ງແວດລ້ອມໃໝ່ ຈຶ່ງໄດ້ພາກັນຊ່ວຍສິດສອ ນນຳພາຊາວອັງກິດເຫຼົ່ານັ້ນໃຫ້ຮູ້ຈັກປູກໝາກສາລີ ຫາປາຢູ່ຕາມແມ່ນ້ຳລຳເຊ ໂຫ່ເນື້ອ ໂດຍສະເພາະຢ່າງຍິ່ງແມ່ນການຈັບໄກ່ງວງປ່າມາເປັນອາຫານ ແລະ ຫຼີກລ່ຽງພືດຕ່າງໆທີ່ເປັນພິດ ເມື່ອໄດ້ພົບຈາກ ຄວາມໂຫຍຫິວ ໃນປີຕໍ່ມາ ຊາວອັງກິດຈຶ່ງໄດ້ພາກັນສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນຕໍ່ຊາວອິນເດຍແດງດັ່ງກ່າວ ໂດຍເຊື້ອເຊີນເຂົາເຈົ້າມາຮ່ວມຮັບປະທານອາຫານຈາກຜົນປູກທີ່ຊາວອິນເດຍແດງໄດ້ສິດສອນໃ ຫ້ເຂົາເຈົ້າໄດ້ພົ້ນຈາກຄວາມອຶດຢາກ ແລະ ລົ້ມຫາຍຕາຍໄປນັ້ນ ດ້ວຍເຫດນີ້ເອງ ວັນພະຫັດ ອາທິດທີ 4 ເດືອນພະຈິກທຸກໆປີ ຈຶ່ງໄດ້ກາຍມາເປັນບຸນ Thanksgiving ຫຼື ວັນຂອບຄຸນພະເຈົ້າ ພ້ອມດ້ວຍຊາວອິນເດຍແດງນຳ ເ ພາະສະນັ້ນ ມື້ນີ້ອັນເປັນວັນພັກລາຊະການທົ່ວປະເທດ ຮ້ານຄ້າຕ່າງໆຈຶ່ງພາກັນປິດ ຖະໜົນຫົນທາງງຽບສະຫງັດ ຢູ່ຕາມບ້ານເຮືອນຕ່າງໆ ບໍ່ວ່າຄົນຈະມີພື້ນຖານສາສະໜາ ແລະ ຮີດຄອງປະເພນີທີ່ມາຈາກໃ ສກໍຕາມ ບັນດາສະມາຊິກຄອບຄົວ ຍາດຕິພີ່ນ້ອງ ໝູ່ເພື່ອນ ທີ່ຢູ່ໃກ້ ແລະ ໄກ ຈຶ່ງໄດ້ພາກັນເດີນທາງມາເຕົ້າໂຮມ ພົບພໍ້ ຮັບປະທານອາຫານ ແລະ ຖາມຂ່າວຄາວກັນຢ່າງຄຶກຄື້ນ ເພາະສະນັ້ນ ຜູ້ເປັນເຈົ້າພາບຮັບ ຕ້ອນຈຶ່ງຕ້ອງຫ້າງຫາກະກຽມ ຕົກແຕ່ງອາຫານການກິນຢ່າງສຸດຝີມື ເພື່ອໃຫ້ບັນດາແຂກໄດ້ຮັບປະທານຢ່າງແຊບຊ້ອຍ ໃນຄ່ຳຄືນຂອງວັນຂອບໃຈພະເຈົ້ານີ້ VOA ໄດ້ຖືໂອກາດສຳພາດພີ່ນ້ອງຊາວລາວອາເມ ລິກັນ ຍານາງ ຄຳຮູ້ ເຄນມີ ຢູ່ລັດໂຣດໄອແລນ ທາງພາກຕາເວັນອອກຂອງສະຫະລັດ ຊຶ່ງຍານາງໄດ້ໂອ້ລົມກັບ VOA ວ່າ ສະບາຍດີ ອັນ ຂ້າພະເຈົ້າຊື່ ນາງ ຄຳຮູ້ ອາ ເຄນມີ ຢູ່ລັດໂຣດໄອແລນ ຄອບຄົວຂອງທ່ານມາຢູ່ ສະຫະລັດດົນລະບໍ່ ຢູ່ດົນລະ ປະມານມັງເກືອບ 30 ປີ ແຕ່ປີ 1980 ກະຊິມັງ 28 29 ປີບໍ ຢູ່ເມືອງລາວຢູ່ໃສເນາະ ຢູ່ເມືອງລາວຢູ່ແຖວອັນນັ້ນ ສີສັງວອນ ສີສັງວອນ ເວລາມາຕົກສະຫະລັດ ມາຕົກຢູ່ລັດນີ້ໂລດບໍ
ເວລາມາຕົກ ອັນ ສະຫະລັດ ກະມາຕົກ Connecticut ແມ່ນນ້າບ່າວເປັນຜູ້ປະກັນ ລາວ ສາລີ ຈິດຕະວໍລະວົງ ເວລາທ່ານມາຕົກສະຫະລັດ ທ່ານໄດ້ສະຫຼອງບຸນ Thanksgiving ຫຼືວ່າບຸນໄກ່ງວງແຕ່ລະປີບໍ່ ເອີ ກະມາຢູ່ບ້ານເມືອງເຂົາເຈົ້າ ກະຕ້ອງເຮັດແຕ່ລະປີລະ ຍາມກິນໄກ່ງວງກະຕ້ອງເຮັດທຸກປີ ເຮັດໃຫ້ລູກໃຫ້ເຕົ້າ ເຮັດໃຫ້ແຟມິລີສູ່ກັນກິນ ເວລາມາ ກະມີພີ່ມີນ້ອງຫຼາຍຄົນມາເຕົ້າໂຮມກັນບໍ່ ເອີ ກະມີໝູ່ຄູ່ ເອີ ລາງເທື່ອກະມີພີ່ນ້ອງມາແຕ່ຕ່າ ງລັດອີ່ຫຍັງຫັ້ນແຫຼະ ກະມາເຕົ້າໂຮມມານຳກັນ ລະປີນີ້ເດ້ ອັນນາ ເລື່ອງອາຫານການກິນສະຫຼອງມື້ນີ້ ແລງມື້ນີ້ ອາ ທ່ານເຮັດຫຍັງກິນແດ່ ໂອ ກະອົບໄກ່ງວງ ລະກະເຮັດໝີ່ກະທິ ລະກະເຮັດ mashed potato ພວກອາຫານອັນ ນັ້ນ ຂອງອາເມຣິກາ ແລະພວກ potato salad ເອີຍ ມີຫຍັງຕາມປະເພນີເຂົາເຈົ້າຫັ້ນແຫຼະ ອາຫານອາເມຣິການີ້ແມ່ນເຮັດໃຫ້ ໃຫ້ ໃຫ້ໃຜກິນ ໃຫ້ລູກກິນບໍ່ ຫຼືວ່າພໍ່ແມ່ກະ ໃຫ້ລູກ ໃຫ້ແຟມິລີເຈົ້າຂອງກິນນຳກັນນະ ສຳລັບຄັນ ຂ້າພະເຈົ້າກິນຫຍັງກະໄດ້ ກິນໄດ້ເບິດທຸກອັນ ອາຫານເສີມເຮົາກະເຮັດໝີ່ກະທິເສີມເຂົ້າໄປ ລູກຂອງທ່ານນີ້ເກີດຢູ່ໃນສະຫະລັດແມ່ນບໍ່ ແມ່ນລະ ຜູ້ ຜູ້ໜຶ່ງເກີດຢູ່ Connecticut ລະກະຜູ້ທີສອງມາ ກະມາເກີດຢູ່ Rhode Island ເຂົາເຈົ້ າອາຍຸຈັກປີແລ້ວ ລູກສາວກົກອາຍຸປະມານ 28 ປີ ມີຄອບຄົວລະບໍ່ ມີຄອບຄົວແລ້ວ ໄດ້ຫຼານ ໄດ້ຫຼານອາຍຸ 11 ປີ ເພາະສະນັ້ນເຂົາເຈົ້າມັກກິນແຕ່ຂອງອາເມຣິກາແມ່ນບໍ່ ແມ່ນແລ້ວ ອາຫານລາວເດ້ ເຂົາເຈົ້າມັກບໍ່ ອ າ ອາຫານລາວກະພໍ່ແມ່ກິນ ເຮັດ ຄຸກໄວ້ ລາງເທື່ອເຂົາເຈົ້າມາແຕ່ວຽກ ເຂົາເຈົ້າເຫັນຢູ່ໂຕະ ເຂົາເຈົ້າກະກິນ ເຂົາບໍ່ມີລະເຂົາເຈົ້າກະບໍ່ກິນ ເຂົາເຈົ້າກະຄຸກກິນເອງ ແປວ່າເຂົາເຈົ້າບໍ່ໄດ້ຕິໄດ້ຫິອາຫານ ລາວແມ່ນບໍ່ ບໍ່ ບໍ່ຕິບໍ່ຫິ ມື້ນີ້ກະເຮັດລາບໝູມື້ນີ້ນະ ລາບໝູ ເປັນຕາແຊບແທ້ ລະບັດນີ້ ອັນນາ ມື້ ມື້ແລງນີ້ ມື້ນີ້ນີ້ຊິມີ ມີອົບໄກ່ງວງ ລະກະໝີ່ກະທິເນາະ ເອີ ອໍ ກິນກັນຢ່າງໃຫຍ່ ປີນີ້ມີໃຜໄດ້ມາຮ່ວມນຳ ກະບໍ່ມີໃຜ ກະມີແຕ່ແ ຟມິລີ ໝູ່ ໝູ່ຄູ່ເຂົາເຈົ້າ ກະຄອບຄົວແຟມິລີເຂົາເຈົ້າ ຄັນບໍ່ແມ່ນຫຼັງຈາກວ່າເຂົາເຈົ້າກິນຊຸມແຊວແຟມິລີເຂົາເຈົ້າ ລະກະມາຫຼິ້ນນຳກັນເລັກໆນ້ອຍໆ ລະກະໄປບ້ານໃຜບ້ານລາວປານນັ້ນນະ ຂອບໃຈຫຼາຍໆເອື້ ອຍ ໂອເຄ ບໍ່ເປັນ ຂອບໃຈຫຼາຍໆ Happy Thanksgiving ເດີ ຂອບໃຈ ບາຍ ເຄ ບາຍ ນອກຈາກນີ້ແລ້ວ VOA ຍັງໄດ້ມີໂອກາດສົນທະນາຖາມຂ່າວ ທ່ານບຸນຊົງ ທອງມະຫາວົງ ຢູ່ທີ່ເມືອງ Antioch ລັດຄາລິຟໍເນຍ ຕັ້ງຢູ່ພາກຕາເວັນຕົກສຸດຂອງສ ະຫະລັດ ທ່ານບຸນຊົງໄດ້ເລົ່າຄວາມຕື່ນເຕັ້ນກ່ຽວກັບການມາເຕົ້າໂຮມຂອງພວກລູກຫຼານໃນມື້ນີ້ວ່າ ສະບາຍດີ ຂ້າພະເຈົ້າຊື່ບຸນຊົງ ທອງມະຫາວົງ ຜົວປ້າຄຳປຸ້ຍ ບ້ານຂົວຫຼວງ ຢູ່ນີ້ຢູ່ເມືອງ Antioch ຄາລິຟໍເນຍ ທ່ານ ພາຄອບຄົວມາຢູ່ສະຫະລັດອາເມລິກາແຕ່ປີໃດ ໄດ້ພາລູກພາເມຍເຂົ້າມາແຕ່ພັນເກົ້າຮ້ອຍແປດສິບ ມາເຖິງອາເມລິກາແມ່ນແປດສິບເອັດ ຄອບຄົວຫຼາຍປານໃດ ມີຈັກຄົນ ຄອບຄົວມີລູກຊາຍສອງຄົນ ລູກສາ ວສອງຄົນ ດຽວນີ້ໃຫຍ່ເອົາລູກເອົາຜົວໄປແລ້ວ ແລະ ທ່ານຢູ່ນຳໃຜປັດຈຸບັນນີ້ ຢູ່ກັບລູກຊາຍຜູ້ທີສອງ ໄອ້ຕົງພູວິໄລ ຂໍໂທດ ຍາອາວຢູ່ເມືອງລາວເຮັດວຽກຫຍັງ ຢູ່ເມືອງລາວເຮັດຢູ່ກົມອະນາໄມ ໂຄສະນາໄຂ້ ຍຸງແຂວງວຽງຈັນ ດຽວນີ້ ອັນນ່າ ກິນເບ້ຍບຳນານລະບໍ ເຈົ້າ ແມ່ນແລ້ວ ມື້ນີ້ແມ່ນບຸນ Thanksgiving ຫຼື ບຸນຂອບຄຸນພະເຈົ້າ ເອີ ອ່າ ຄອບຄົວຂອງທ່ານມີໃຜແດ່ມາເຕົ້າໂຮມກັນມື້ນີ້ ລູກຊິມາເຮັດກັນກິນຢູ່ນີ້ແຫຼະ ທ່ານຮູ້ບໍ່ວ່າເຂົ າເຈົ້າຊິເຮັດຫຍັງກິນແດ່ ທຳມະດາລະ ໂອ້ ກະມີແຕ່ອົບໄກ່ງວງ ກະເຮັດອັນນ່າ ກະປອກ ເຂົ້າປຸ້ນກິນກັນນີ້ແລ້ວ ອາວຄິດວ່າຈັ່ງຊັ້ນແຫຼະ ເພາະວ່າລູກສາວສອງຄົນຊິມາເຮັດຢູ່ເຮືອນອາວນີ້ ອໍ ຊິມີກັນວ່າຊັ້ນແຫຼ ະ ໂອເຄ ນອກຈາກວ່າຕ້ອງອົບໄກ່ງວງແລ້ວກະຕ້ອງມີອາຫານລາວ ມີເຂົ້າປຸ້ນ ເຈົ້າ ເຈົ້າ ຄິດວ່າຈັ່ງຊັ້ນແຫຼະ ອ່າ ມີຈັກຄົນຊິມານີ້ ແຕ່ວ່າລູກສາວຜູ້ທີສອງເນາະ ຜູ້ທີສາມກະມີລູກຫ້າຄົນ ກັບຜົວເຂົາກະເຈັດ ເຈັ ດຄົນແຫຼະ ບັດນີ້ລູກສາວຜູ້ທີ ຜູ້ຫຼ້າຄືລູກສອງ ສອງຜົວເມຍກະສີ່ຄົນແລ້ວຫັ້ນນະ ກະຄິດວ່າຊິມີສ່ຳນັ້ນແຫຼະ ຄືເພາະວ່າແຕ່ລະເຮືອນນະ ເຮືອນເຂົາເຈົ້າກໍຊິກິນກັນຢູ່ຫັ້ນແຫຼະ ຄິດວ່າລູກເຕົ້າກໍຊິມາໂຮມກັນຢູ່ນີ້ ໄ ກ່ງວງອົບກັນຢູ່ນີ້ ເຂົາກໍແຕ່ງເດ ແຕ່ງແຕ່ຄືນນີ້ກະໄດ້ ແປວ່າຊິກິນຕັ້ງແຕ່ຕອນເວັນບໍ ຕອນຄ່ຳ ຫ້າໂມງຫົກໂມງພຸ້ນແຫຼະ ຄິດວ່າໃນໃຈເພື່ອອົບໄກ່ງວງແລ້ວກະສອງຊົ່ວໂມງເນາະ ເຄີຍກິນລາບໄກ່ງວງບໍ ເພິ່ ນໄດ້ເຮັດບໍ່ ເພິ່ນມັກເຮັດບໍ່ລາບໄກ່ງວງ ໂອ້ຍ ກັບອາວນີ້ໄດ້ເຮັດ ແຕ່ກະເທີຍຢູ່ນີ້ກະໄດ້ ເຂົາບໍ່ຊ່າງກິນ ເຂົາໃຫຍ່ຢູ່ນີ້ ເດັກນ້ອຍພວກນີ້ນາ ເຂົາເຈົ້າບໍ່ຮູ້ຈັກກິນລາບໄກ່ງວງເນາະ ບໍ່ ຮູ້ຈັກແຕ່ກິນອົບ ກິນແຕ່ອົບ ຄັນລາວກະມີແຕ່ອາວນີ້ເຮັດໃຫ້ເຂົາກິນ ເຂົາກະກິນຢູ່ໄດ້ແຫຼະ
ອັນນ່າ ຂໍໂທດ ພວກລູກຊາຍລູກສາວ ເວລາມາສະຫະລັດອາເມລິກາ ເຂົາເຈົ້າອາຍຸຈັກປີ ອັນນ່າ ແປວ່າລູກກົກຫັ້ນນະ ແຂກ ກະຊິມົງສິບ ສິບສາມປີ ໄອ້ຕົງຜູ້ທີສອງ ຜູ້ເວົ້ານຳເຈົ້າມື້ວານນີ້ມົງຫົກປີ ແລະ ຜູ້ລູກສາ ວຜູ້ ຜູ້ທີສາມກະຊິມົງສີ່ປີ ລູກສາວຫຼ້າກະມົງປີໜຶ່ງ ລະມາຮອດນີ້ກະໄດ້ຕົກ Oregon ຢູ່ນຳໄປເຮືອນເພິ່ນແຫຼະ ເພາະສະນັ້ນ ເຂົາເຈົ້າມາໃຫຍ່ຢູ່ອາເມລິກາ ລະກະເປັນນິໄສອາເມລິກາ ລະກະມັກກິນຂອງອາເມລິກາ ແມ່ນບໍ່ ໂອ້ ແມ່ນແທ້ໂຕນີ້ນະ ອາຫານລາວເຂົາກະບໍ່ປານໃດ ແຕ່ເຂົ້າປຸ້ນມັກທີ່ສຸດ ເຂົ້າປຸ້ນກັບຕຳບັກຫຸ່ງນີ້ນະ ມັນເປັນລາບເປັນກ້ອຍ ມັນບໍ່ສ່ຳໃດແລ້ວພວກນີ້ນະ ໜ້າສົນໃຈເນາະ ເປັນອາເມລິການຳກັນເບິດ ເອີ ຄັນວ່າ ກັບຕຳບັກຫຸ່ງ ເຂົ້າປຸ້ນກັບເຝີແຫຼະ ແຕ່ວ່າ ໂອ້ ເພິ່ນມັກຫຼາຍ ເທິງບໍ່ວ່າລູກສາວລູກຊາຍລະຫັ້ນນະ ຍາອາວມາຢູ່ອາເມລິກາ ເຄີຍໄດ້ຄືນໄປຢ້ຽມຢາມເມືອງລາວບໍ່ ໂອ້ ພໍ່ລຸງ ອັນນ່າ ອາວເມືອ ອັນນ່າ ເ ດືອນແລ້ວນີ້
ໄປດົນປານໃດ
ເດືອນໜຶ່ງ ມ່ວນບໍ່ ໂອ້ ມັນກະພໍປານນັ້ນແຫຼະ ຄືວ່າມ່ວນ ເຮົາກະເຄີຍ ອາຍຸ ລືມບໍ່ໄດ້ ຜູ້ເຖົ້າເນາະ ເມືອຢູ່ພຸ້ນ ມັນກະ ອັນໃດຊິວ່າບໍ່ມັກອັນໃດ ທີ່ວ່າເຮົາ ອັນນ່າ ເຮົາກະຢູ່ຊື່ໆຢູ່ ມັນກະພໍໄປນຳເຂົາໄດ້ຢູ່ ຜູ້ລູກຫຼານກ ະເດ້ ລູກຫຼານເຮົາກະພາໄປທ່ຽວ ພາໄປກິນເຂົ້າຢູ່ທ່າລາດ ຫຼານສາວຢູ່ ລູກ ລູກອໍຊິນທອນຫັ້ນນະ ຮູ້ບໍ່ ອໍຊິນທອນນະ ໂອເຄ ຈື່ ເອີ ລູກແມ່ຈັນຫັ້ນນະ ແລ້ວກະ ອັນນ່າ ຖ້າວ່າຄືນໄປຢູ່ ຍາອາວຊິຢູ່ໄດ້ບໍ່ ໂອ້ ຄິດວ່າ ເພາ ະວ່າເຮົາບໍ່ລຶ້ງອາກາດຢູ່ພຸ້ນນະ ຄັນຊິທຽວໄປທຽວມາ ໄປຢາມພີ່ຢາມນ້ອງຄືຊິໄດ້ຢູ່ ຄັນຊິວ່າຕັ້ງໃຈໄປຢູ່ພຸ້ນແລ້ວກໍຄິດວ່າເຮົາຢູ່ບໍ່ໄດ້ດອກ ເພາະວ່າເຮົາມາຢູ່ນີ້ຫຼາຍກວ່າ ອາ ຊີວິດເຮົາຢູ່ນີ້ມັນຫຼາຍກວ່າຢູ່ຊີ ວິດເຮົາຢູ່ເມືອງລາວຫັ້ນນະ ເພາະວ່າເຮົາ 1 ເຮົາບໍ່ລຶ້ງສະຖານທີ່ 2 ມາອາກາດມັນເປັນຈັ່ງຊັ້ນນະ ເຮົາຢູ່ນີ້ເຮົາລະສະບາຍທຸກຢ່າງນັ້ນນະ ຄິດ
ແຕ່ວ່າ ຊິຄິດວ່າເມືອ ເມືອຢູ່ພຸ້ນນີ້ເປັນໄປບໍ່ໄດ້ເນາະ ຈັ່ງວ່າຄິດວ່າຈັ່ງຊັ້ນແຫຼະ ມັນກໍເວົ້າບໍ່ໄດ້ ເທື່ອອັນນານິໄສມັນປ່ຽນໄປກໍມີ ໄປນີ້ໄປຫາ ບໍ່ຮູ້ວ່າຈະຢູ່ດົນປານໃດເນາະ ເຈັດສິບປາຍແລະ ອ້າງອີງຕາມສະ ຖິຕິຂອງກະຊວງກະເສດສະຫະລັດແມ່ນວ່າ ການສະຫຼອງບຸນ Thanksgiving ແຕ່ລະປີ ປະຊາກອນສະຫະລັດຈະພາກັນບໍລິໂພກໄກ່ງວງເຖິງ 40 ລ້ານໂຕ ໃນວາລະໂອກາດດຽວກັນນີ້ ບັນດາປະຊາກອນລາວອາເມລິກັນ ກໍແ ມ່ນຊົນຊາດໜຶ່ງ ກໍແມ່ນຊົນຊາດໜຶ່ງ ທີ່ພາກັນຖືເອົາບັນຍາກາດນີ້ສະແດງຄວາມຂອບໃຈຕໍ່ປະເທດສະຫະລັດອາເມລິກາ ທີ່ໄດ້ໃຫ້ຄວາມອຸປະກາລະ ຫຼັງຈາກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຜ່ານຜ່າປະສົບກັບຄວາມຍາກລຳບ າກຫຼາຍໆຢ່າງ ໃນການເຂົ້າມາຕັ້ງຊີວິດຢູ່ໃນແຜ່ນດິນໃໝ່ແຫ່ງນີ້ ໃນຕອນທ້າຍສະຕະວັດທີ 20 ອັນໄດ້ນຳມາສູ່ຜົນສຳເລັດ ແລະ ໄດ້ກາຍມາເປັນປະຊາກອນປະເທດນີ້ ກະລຸນາຕິດຕາມເບິ່ງຮູບພາບ ແລະ ລາຍ ລະອຽດກ່ຽວກັບພິທີສະຫຼອງບຸນຂອບຄຸນພະເຈົ້າ ໄດ້ທີ່ໜ້າເວັບໄຊ lao.voanews.com ພາຍໃຕ້ຊີວິດຊາວລາວ ກິ່ງສະຫວັນ ປະທຳມະວົງ VOA ທີ່ທ່ານຫາກໍໄດ້ຟັງຜ່ານໄປແມ່ນລາຍການຊີວິດຊາວລາວ ຊຶ່ງມື້ນີ້ ເຮົາໄດ້ນຳເອົາລາ ຍງານກ່ຽວກັບການສະເຫຼີມສະຫຼອງບຸນຂອບຄຸນພະເຈົ້າ ຫຼື ບຸນ Thanksgiving ຢູ່ໃນສະຫະລັດມາໃຫ້ທ່ານຟັງ ກະລຸນາຕິດຕາມລາຍການຊີວິດຊາວລາວຂອງ VOA ອີກໃນແລງວັນພະຫັດ ສັບປະດາໜ້າ